ئۇيغۇر رايونىدا بالايىئاپەتنى ئېغىرلاشتۇرغان كوۋىدنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتى ئاياغلاشقاندىن كېيىن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ بۇ رايوننىڭ ساياھەتچىلىكىنى گۈللەندۈرۈش ئارقىلىق ئىقتىسادنى تېخىمۇ تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە گۈللەنگەن شىنجاڭ تەشۋىقاتىنى قىلىشقا يوليورۇق بەرگەن ئىدى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى بىر دوكلات ئېلان قىلىپ

ھەمدە ئۇيغۇر رايونىغا ساياھەتكە بېرىشنى توختىتىشقا چاقىرغان دوكلاتتا بىلدۈرۈلۈشىچە گوۋېي تراۋېل قاتارلىق بىر قىسىم چەت ئەل ساياھەت شىركەتلىرى خىتاينىڭ يىپەك يولى ساياھەتچىلىكى پىلانىغا قېتىلماقچى بولغان ئەمما خىتاي تەرەپ ئۇلارغا تۇرپان قەشقەر ئۈرۈمچىلەردىكى نۇقتىلىق جايلارنى ۋە شىنجاڭ مۇزېيى دېگەندەك ئورۇنلارنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ بۇلارنىڭ ھېچقايسىسى ئەركىن ساياھەت ئەمەس بەلكى خىتاينىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن بولىدىغان ئېكسكۇرسىيە ھېسابلىنىدۇ بەزى ساياھەت شىركەتلىرى ئۇيغۇر رايونىغا ساياھەتكە بارغاندا ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنى زىيارەت قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بەرگەن ئەمما ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇر ئائىلىلىرى ئۆزىنىڭ چەت ئەلدىكى تۇغقانلىرىنى چاقىرالمايۋاتقان ۋە كۆرۈشەلمەيۋاتقان ئەھۋالدا چەت ئەلدىن بارغان ساياھەتچىلەرنىڭ ئۇلارنىڭ ئۆيىگە بېرىشى مۇناسىپ ئەمەس ئىكەن دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن ئۇلار ساياھەتچىلەرنى كۈتۈۋالغان تەقدىردىمۇ ئۆزى خالاپ ئەمەس ھۆكۈمەتنىڭ زورى ۋە بىر قوللۇق ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن كۈتۈۋالىدۇ ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ سودا ئىقتىساد خەۋەر قانىلى بولغان سىي ئېن بىي سىي تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى خەۋەر قىلىشىچە خىتاينى زىيارەت قىلىۋاتقان ئامېرىكا سودا مىنىستىرى جىنا رەيموندو بېيجىڭدىن شاڭخەيگە بارىدىغان تېز پويىزدا مۇخبىرلارنىڭ سوئالىغا جاۋاب بېرىپ ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ھازىر خىتاينى مەبلەغ سالغىلى بولمايدىغان دۆلەتكە ئايلىنىپ قالدى دەپ قارايدىغانلىقىنى، چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەل شىركەتلىرىگە توختىماي جەرىمانە قويىدىغانلىقى، توساتتىن بېسىپ كىرىپ بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشى قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. جىنا رەيموندو مۇنداق دېگەن، مەن ئامېرىكا كارخانىچىلىرىنىڭ خىتاي ھازىر مەبلەغ سېلىشقا ماس كەلمەيدىغان دۆلەت، چۈنكى ئۇنىڭ خەتىرى چوڭ دېگەنلىرىنى بارغانسېرى كۆپ ئاڭلاۋاتىمەن، شۇڭا بۇ كارخانىلار پۇرسەت ئىزدەپ باشقا دۆلەتلەرگە، باشقا جايلارغا يۈزلىنىۋاتىدۇ. جىنا رەيموندونىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىلنىڭ بېشىدا مىكرو ئۆزەك چىپ ياسايدىغان ئامېرىكا شىركىتى مىكرون تېخنولوگىيەسى شىركىتىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى ھېچ سەۋەبسىزلا چەكلەپ قويغان شۇنداقلا بۇ شىركەتتىن پايدىلىنىپ ئامېرىكىنىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەش قانۇنىنى رەت قىلىشقا ئۇرۇنغان ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى رەئىسى مايك گاللېگېر ئامېرىكا فوكس خەۋەرلىرى قانىلىدا جىنا رەيموندونىڭ خىتاي زىيارىتىگە ئىنكاس بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن جىنا رەيموندو خانىم خىتاي خاكېرلىرى ئۇنىڭ ئېلخەتلىرىگە ھۇجۇم قىلغانلىقى ئاشكارا بولغاندىن كېيىن خىتايغا باردى نېمىشقا ئۇ بىر نەرسىسى ئوغرىلانغاندىن كېيىن ئۇنى ئىزدەشكە بارىدۇ بۇ پەقەت زادى نېمەڭنى خىتايغا ئاشكارىلاپ قويدۇڭ دەپ سوراش مەسىلىسى ئەمەس نېمىشقا بىزنىڭ بارلىق ئەمەلدارلىرىمىز خىتايغا بارسا يالغان سۆزلەيدۇ مەيلى بلىنكېن جون كېررى ياكى جەنېت يەللېن بولسۇن ھەممىسى خىتايدىن قۇرۇق قول قايتىپ كەلگەندىن كېيىن خىتاي تېخىمۇ ھەددىدىن ئېشىشقا باشلىدى يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇست كۈنىدىن باشلاپ خىتايدا زىيارەتتە بولۇۋاتقان جىنا رەيموندو خىتاي تەرەپ بىلەن سودا ئىشلىرى خىزمەت گۇرۇپپىسى قۇرۇش ھەققىدە مۇزاكىرىلەشكەن ھەمدە سودا ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتتە خىتايدىن ئايرىلىش نىيىتىنىڭ يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ بىر ئايدىن بۇيان داۋاملىق چۆكۈۋاتقان ئىقتىسادى ۋە پاي چېكى بازىرىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن بەزى تەدبىرلەرنى قوللانغاندىن كېيىن يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇست كۈنى پاي چېكى بازىرى ئازراق ئۆرلىگەن ئەمما بلۇمبېرگ سانلىق مەلۇماتىنىڭ كۆرسىتىشىچە بۇ ئۆسۈش ۋاقىتلىق ئىكەن چۈنكى چەت ئەل مەبلەغ سالغۇچىلىرى مۇشۇ پۇرسەت بايلىق ھەپتىلىك ژۇرنىلىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇست كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى پاي چېكى سودىسىدىن ئالىدىغان باجنى ۋە پاي چېكى بازىرىغا مەبلەغ سالغۇچىلاردىن ئالىدىغان زاكالەت پۇلىنى ئازايتىش ئارقىلىق پاي چېكى بازىرىنى جانلاندۇرماقچى بولغان بولسىمۇ چەت ئەل مەبلەغ سالغۇچىلىرى يەنىلا خىتاي بازىرىدىن چېكىنگەن بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەب ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ ناچارلىشىشى خىتاينىڭ چەت ئەل شىركەتلىرىگە بولغان بېسىمى ۋە پاراكەندىچىلىكىنىڭ كۈچىيىشى خىتاينىڭ مۇستەبىت سىياسىتى ۋە ئىقتىسادىنىڭ خارابلىشىشقا يۈزلىنىشى قاتارلىقلار بولۇپ مانا بۇلار چەت ئەل مەبلەغ سالغۇچىلىرىنى خىتايغا مەبلەغ سېلىشنىڭ خەتىرى بارغانسېرى كۈچەيمەكتە دېگەن قاراشقا كەلتۈرگەن خىتاينىڭ دۆلەت كارخانىلىرىنى يۆلەپ خۇسۇسىي شىركەتلەرگە بولغان بېسىم ۋە چەكلىمىنى كۈچەيتىشى خىتاينىڭ چوڭ چوڭ بايلىرىنىمۇ خىتايدىن ئايرىلىشقا مەجبۇرلىغان ئامېرىكا كۆچمەنلەر ئۇچۇر مەركىزىنىڭ دوكلاتىغا قارىغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل خىتايدىن ئون مىڭ سەككىز يۈز مىليونېر خىتاي چەت ئەلگە قاچقان بولسا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل بۇ سان ئون ئۈچ مىڭ بەش يۈزگە يەتكەن خىتاي ھۆكۈمىتى دۆلەت تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىنى كەڭ كۆلەمدە ئىشقا سېلىشتىن باشقا يەنە دۇنياغا داڭلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن پايدىلىنىپ ئۆز تەسىرىنى كېڭەيتىش ھەرىكىتى قوزغىغان يىگىرمە توققۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى سىياسەتچى تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ قانۇن ئىجرا قىلىش ئورۇنلىرى بىلەن ئالاقىسى بولغان شەخسلەر ۋە گۇرۇپپىلار فېيسبوك يۇتۇب تىۋىتتېر مېدىيۇم كورا قاتارلىق ئەللىك نەچچە ئىجتىمائىي ئالاقە تورىدا خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى قىلىدىكەن فېيسبوك تورىغا تەۋە مېتا شىركىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە فېيسبوكتا ھازىر سەككىز مىڭ ئابونت ئىنستاگرامدا ئون بەش ئابونت خىتاينى قوللايدىغان تېمىدا سۆھبەت ئاپ بارىدىكەن ئۇلار يەنە يۇتۇب قانىلى كورا ۋە باشقا ئىجتىمائىي ئالاقە ۋاسىتىلىرىغا كىرىپ خىتايغا پايدىلىق تەشۋىقاتلارنى قىلىدىكەن خىتاينىڭ مۇستەبىت ھاكىمىيىتىگە باغلىنىشى بولغان بۇ ئابونتلار كورونا ۋىرۇسىنى ئامېرىكا تارقاتتى دېگەندەك ئۆسەك سۆزلەرنى قىلىش بىلەن بىرگە ئامېرىكىنىڭ تەيۋەننى قوللىشىنى تەنقىدلەيدىغان يازمىلارنى ۋە ئىنكاسلارنى كۆپلەپ ئېلان قىلغان ئۇلار يەنە ئەنگلىيە پادىشاھى ئېلىزابېتنىڭ ئۆلۈشىنى ئەنگلىيىنىڭ سابىق باش ۋەزىرى لىز تراس بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ پىتنە ئىغۋا تارقاتقان خىتاينىڭ بۇنداق تور مۇخلىسلىرىغا ئەگىشىدىغانلار بەش يۈز ئەللىك مىڭدىن ئېشىپ كەتكەن

تېخىمۇ كۈچەيتىش توغرىسىدا يوليورۇق بەرگەن ئىدى خىتايچە تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى بەرگەن خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئاپتونوم رايون بويىچە شى جىنپىڭنىڭ سۆزىنى يەتكۈزۈش ئۆگىنىش ۋە ئىزچىللاشتۇرۇش چوڭ يىغىنى ئېچىلغان ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ۋە بىڭتۈەن پارتكوم سېكرېتارى ماشىڭرۇي يىغىندا سۆز قىلىپ شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش ۋە ئىزچىللاشتۇرۇش رايونىمىزنىڭ نۆۋەتتىكى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدىكى ئەڭ چوڭ ئىشىمىز ۋە ئەڭ مۇھىم سىياسىي ۋەزىپىمىز دېگەن ماشىڭرۇي بۇ يىغىندا شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىكىنى ساقلاش ئۈچۈن قانۇن بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈش قانۇننى قورال قىلىش تېررورلۇققا قارشى كۈرەش قىلىش بىلەن مۇقىملىقنى ساقلاشنى قانۇنلاشتۇرۇش ۋە دائىملاشتۇرۇش ھەممىنى تېگىدىن تۈزەش يىلتىزىدىن داۋالاشنى كۈچەيتىش دېگەن تەلىماتىنى قەتئىي ئىجرا قىلىشنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە مىللىي رايوندىكى كادىرلارغا قويۇلىدىغان تۆت ئالاھىدە تەلەپ بويىچە كادىرلار قۇرۇلمىسىنى ياخشىلاش كادىرلارنىڭ كەسپىي ساپاسىنى ئۆستۈرۈش ئىككى يۈزلىمىچىلەرنى تۈزەش خىزمىتىنى قانۇن بويىچە كۈچەيتىش قاتارلىقلارنى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ يەردە تۆت ئالاھىدە تەلەپ دېگىنى خىتاي كومپارتىيىسى رەھبەرلىكىنى قەتئىي ھىمايە قىلىش ھەق ناھەق قارىشى ئېنىق بولۇش جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق ئېڭىنى كۈچەيتىشتە مۇستەھكەم بولۇش ھەر مىللەتنى قىزغىن سۆيۈشتە راستچىل بولۇش قاتارلىقلار بولۇپ بۇ تەلەپكە يەتمىگەنلەر لاياقەتسىزلەر ياكى ئىككى يۈزلىمىچىلەر ھېسابلىنىپ قانۇن بويىچە بىر تەرەپ قىلىنىدىكەن ئىلگىرىكى خەۋەرلىرىمىزدىن مەلۇم بولغىنىدەك ئۇيغۇر كادىرلىرىنى ئىككى يۈزلىمىچى قالپىقى كەيدۈرۈپ جازالاش چېن چۈەنگو دەۋرىدە ئوتتۇرىغا چىققان ھەرىكەت بولۇپ قايسى كادىرنى جازالاش تامامەن خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ رايىچە بولۇپ كەلگەن ھەتتا خىتايغا ئەڭ سادىق دەپ قارالغان ئۇيغۇر ئەمەلدارلىرىمۇ ئىككى يۈزلىمىچى بولۇپ جازالىنىشتىن قېچىپ قۇتۇلالمىغانىدى ماشىڭرۇينىڭ بۇ سۆزنى قايتا تەكىتلىشى

بېدېتېنىڭ خالىغانچە تۇتقۇنغا قارشى خىزمەت گۇرۇپپىسى خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا مەجبۇرىي يوقىتىۋەتكەن كىشىلەر ھەققىدە مەلۇمات بېرىشىنى ئىزچىل تەلەپ قىلىپ كەلگەن ئىدى ئوتتۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى مەجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىلگەنلەر خەلقئارا خاتىرە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن مەجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىلگەن ئۇيغۇرلار خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قايتا كۈن تەرتىبىگە كەلگەن تۆەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ

ئۇلار يازمىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ راھىلە داۋۇت ھەققىدىكى مەلۇماتلارنى يوشۇرۇۋاتقانلىقىنى راھىلە داۋۇتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان غايىب قىلىۋېتىلگەن بارلىق ئۇيغۇر تۇتقۇنلارنىڭ دەرھال قويۇپ بېرىلىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان بۈگۈن يەنى ئوتتۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى دىپلومات گېزىتىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن غايىب قىلىۋېتىلگەن ئۇيغۇرلار ھەققىدە مەخسۇس ماقالە ئېلان قىلغان

كىشىنى چۆچۈتىدىغىنى شۇكى، غايىب قىلىۋېتىلگەن ئۇيغۇرلار ھەققىدە ھېچقانداق ئاشكارا قانۇنىي ھۆكۈم ياكى ھېچقانداق چۈشەندۈرۈش يوق. ھەتتا ئۇلارنىڭ تۇتۇلۇشى ھەققىدىمۇ ھېچقانداق ئۇچۇر يوق. خالىغانچە تۇتقۇنغا قارشى تۇرۇش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتىغا قارىغاندا، ھەتتا تۈرمىگە سولانغانلارغىمۇ رەسمىي سوت ئېچىلغان، ئېچىلمىغانلىقى ئېنىق ئەمەس. بولۇپمۇ لاگېر سىستېمىسىدا ساقچىلارنىڭ خالىغان كىشىنى لاگېرغا،

ئۇلار ئېلان قىلغان دوكلاتىدا ئەدەبىي تەنقىدچى يالقۇن روزى ژۇرنالىست قۇربان مامۇت، باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەت دوختۇر گۈلشەن ئابباس ۋە ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى مۇخبىرى نۇرىمان ئابدۇرېشىتنىڭ قەشقەردىكى بارلىق ئائىلە ئەزالىرى دادىسى ئابدۇرېشىت توختى ئانىسى تاجىگۈل قادىر ئىنىلىرى ئەمەتجان ئابدۇرېشىت ۋە مۇھەممەتئېلى ئابدۇرېشىت قاتارلىقلارنىڭ ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىنىشىدا خەلقئارا قانۇنلارنىڭ نۇرغۇن ماددىلىرىغا خىلاپلىق قىلىنغانلىقى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلارنى دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىشى تەلەپ قىلىنغان ۋىليام نى ئەپەندى يەنە مۇنداق دېدى خالىغانچە تۇتقۇنغا قارشى تۇرۇش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتىدا خەلقئارا قانۇنغا ئاساسلانغاندا سىستېمىلىق ھالدا خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش قىلمىشىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت بولۇپ ھېسابلىنىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتىدا قويۇپ بېرىلىشى تەلەپ قىلىنغان شەخسلەرنىڭ غايىب بولغىنىغا ئالتە-يەتتە يىل بولۇپ قالغان بولسىمۇ،

ئېنىق جاۋاب ۋە ئادالەت تەلەپ قىلغان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى مەجبۇرىي غايىب قىلىنىشنىڭكى زىيانكەشلىكىگە ئۇچراۋاتقانلار كۈنىنى خاتىرىلەۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە قانچە مىليونلىغان ئىنسانلارنىڭ غايىب بولغانلىقىنى سانىنى ئېنىق بىلمەيمىز مەجبۇرىي غايىب قىلىش خىتاينىڭكى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان ئەڭ ۋەھشىي يوقىتىش ئۇسۇلىنىڭكى بىرى، بۇنىڭدا ھەم ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان پاجىئەلەرنىڭكى ئەڭ ئېغىر كۆرۈلۈشى دېسەك بولىدۇ، چۈنكى كىمنىڭ قەيەردە قانداق يوقىتىلىۋاتقانلىقى ياكى نەدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى ھېچ نەرسىنى بىلمەيمىز. مېنىڭ ھەدەم گۈلشەن ئابباسنىڭكى مەجبۇرىي غايىب بولغانلىقىغا يەنە ئون كۈندىن كېيىن بەش يىل بولىدۇ. بۇ بەش يىل يەنى بىر مىڭ سەككىز يۈز كۈندىن ئارتۇق. ۋاقىت ئىچىدە مەن ھەدەم گۈلشەن ئابباسنى ئويلىمىغان، ھەدەم ۋە ھەدەمدەك مىليونلىغان شەرقىي تۈركىستاندىكى ئازاب ئوقۇبەتتىكى خەلقىمىز ئۈچۈن پائالىيەت قىلمىغان بىر كۈن يوق. ھەر كۈنى مەن ھەدەمنىڭ چىرايى بىلەن ئويغىنىمەن ۋە ھەدەمنىڭ كۆزلىرى ھەدەمنىڭ چىرايى بىلەن ئۇخلايمەن. ۋىليام نىنىڭكى ماقالىسىدا تەسۋىرلەنگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان مەجبۇرىي يوقىتىش، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر نامايەندىسى دەپ قارايمەن.
ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى خەلقئارا تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى لۇئىسا گرېۋ خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ سوئاللىرىغا ئېلخەت ئارقىلىق جاۋاب بەرگەن بولۇپ، ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلگەن.

ئۇ ئاخىرىدا يەنە مۇنداق دېدى.
خىتاي ئۆزىنىڭ خەلقئارا جەمئىيەت تەرىپىدىن مەدەنىيەتلىك ۋە تەرەققىي قىلغان دۆلەت دەپ كۆرۈلۈشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ھالبۇكى، نەچچە مىڭلىغان گۇناھسىز كىشىلەرنى ئۆلۈمگە ئۇزاتقان خىتاي ھەرگىزمۇ مەدەنىيەتلىك دۆلەت بولۇپ سانالمايدۇ. بۇنى خىتاي ئەمەلدارلىرى، شۇنداقلا زىيالىيلىرى چوقۇم ئويلىشى كېرەك. بىز ھازىر پەقەت بىر كۇنۇپكا ئارقىلىقلا دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىدىكى كىشىلەر بىلەن كۆرۈشەلەيدىغان يۇقىرى تېخنىكا دەۋرىدە ياشايۋاتىمىز. ھالبۇكى، خىتاي غايىب قېلىۋەتكەن تۇتقۇنلار توغرۇلۇق ئۇلارنىڭ چەت ئەللەردىكى ئۇرۇق- تۇغقانلىرى ھېلىھەم خەۋەر ئالالمايدۇ. بۇ ئەھۋال ئىنسانىيەتنىڭ ئېغىر تراگېدىيەسىدۇر.
خىتاي دايىرلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىغا زىيانكەشلىك قىلىشتا يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ يازلىق تەتىللىك ھەربىي لاگېرلاردا مېڭە يۇيۇش ئەپ بېرىۋاتقانلىقى پاش بولۇپ كەلمەكتە ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ھەربىي لاگېرلاردىكى ۋەزىيىتى ئاشكارىلانغان ۋىدېئولار نۆۋەتتە چەت ئەللەردىكى ئاساسلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كۈچلۈك ئىنكاس قوزغاۋاتقان تېمىغا ئايلاندى بالىلار پىسخىكا مۇتەخەسسىسلىرى ۋە سىياسىي كۆزەتكۈچىلەر رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتىكى زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ قىلمىشلىرىنى بالىلارنى خورلاش ۋە ئۇلارنى ئىنسانسىزلاشتۇرۇش بىلەن ئەيىبلىدى تۆندە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ھەممىنى بالىلاردىن باشلاش كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ كەلگەن خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى بۇ يىللىق يازلىق تەتىلدە مائارىپ ۋە ھەربىي تارماقلار بىلەن ھەمكارلىشىپ ئالتە ياشتىن ئون ئالتە ياشقىچە بولغان مەكتەپ يېشىدىكى بالىلارغا ھەربىي مەشىق پروگراممىلىرىنى يولغا قويۇۋاتقانلىقى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغان ۋىدېئولاردىن مەلۇم بولۇپ كەلمەكتە. خىتاينىڭ دوۋيىن ۋە باشقا ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدا كەڭ تارقىلىۋاتقان بۇ خىلدىكى يازلىق تەتىللىك ھەربىي لاگېرلارغا قاتنىشىۋاتقان بالىلارنىڭ ۋىدىيولىرى ئىچىدە مەكتەپ يېشىدىكى خىتاي بالىلار ۋە ئۇيغۇر بالىلارغا ئائىتلىرىمۇ بار. بۇ ۋىدىيولادا ئۇلارنىڭ ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىپ، پۈتۈنلەي ھەربىيچە شەكىلدىكى يېپىق باشقۇرۇلىدىغان، ئوخشىمايدىغان ناملاردىكى يازلىق تەتىللىك ھەربىي لاگېرلارغا يىغىۋېلىنغانلىقى، شۇنىڭدەك ئىككى ھەپتىدىن بىر ئايغا قەدەر خۇددى ئۇرۇشقا سالىدىغاندەك ھەربىيچە مەشىقلەرگە سېلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم بولىدۇ. ۋىدىيولارنىڭ كۆپىنچىسىدە ھەربىي مەشىققە قاتناشتۇرۇلۇۋاتقان بالىلارنىڭ قاتتىق يىغلاۋاتقانلىقى، ئۇلارنىڭ خىتاي ئوفىتسېرلاردىن قورقۇۋاتقانلىقى ئىپادىلىنىدۇ. بۇ خىل ۋىدىيولارنىڭ كۆپلەپ تارقىلىشى بىلەن بالىلارنىڭ ھەربىي لاگېرلاردا خورلاشلارغا ئۇچراۋاتقانلىقى تەدرىجىي ئاشكارىلىنىپ، زور غۇلغۇلا قوزغىماقتا. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون توققۇزىنچى يانۋار، ئامېرىكىنىڭ ئالدىنقى نۆۋەتلىك ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ جاكارلىغاندىن كېيىن، ئەنگلىيە، كانادا، فرانسىيە، گوللاندىيە، لىتۋا، بېلگىيە، چېخىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتلىرىمۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغانىدى. ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ساھىبخانلىقىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئەنگلىيەدە ئېچىلغان ئۇيغۇر سوتى شۇ يىلى توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى رەسمىي ھالدا ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان باستۇرۇشلار ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتتۇر، دەپ خۇلاسە چىقارغان ئىدى. خىتاي ئەمدىلىكتە ئالتە، يەتتە ياشلاردىكى بالىلارنىڭ مەيلى ئىختىيارىي ياكى مەجبۇرىي بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇلارنى ئېغىر ھەربىي مەشىقلەرگە سېلىشى شۇنداقلا بالىلارغا ماس كەلمەيدىغان ئېغىر بېسىم ۋە قاتتىق مەشىقلەرنىڭ ئۇلارنىڭ يۇمران قەلبىنى جاراھەتلەندۈرۈۋاتقانلىقى، بۇنىڭ بولسا بالىلارنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە زور سەلبىي تەسىر پەيدا قىلىۋاتقانلىقى چوڭ بىر مۇنازىرە تېمىسى بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم. ئەنە شۇنداق ئەھۋالدا، بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىنىڭ بۇ ھەربىي لاگېرلاردا خىتاي ھەربىي ئوفىتسېرلىرىنىڭ قاتتىق مۇئامىلىسىگە ئۇچراۋاتقانلىقى تەسۋىرلەنگەن سىن كۆرۈنۈشلىرى بولسا يالغۇز ئۇيغۇرلارنىلا ئەمەس، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى كۆزەتكۈچىلەرنى بىئارام قىلماقتا ۋە ئەندىشىگە سالماقتا. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئىككىلەمچى قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقان، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا ساغلاملىق مەسىلىلىرى بويىچە مەسلىھەت بېرىپ كېلىۋاتقان ئامېرىكىدىكى پسىخولوگىيە يېتەكچىسى ۋە تۇرمۇش مەسىلىلىرى ئەمچىسى مەسۇمە فارىدچى خانىم ئۆزىنىڭ ھەربىي لاگېرلاردىكى ئۇيغۇر بالىلارنىڭ قورقۇنچلۇق ۋەزىيىتى تەسۋىرلەنگەن سىن كۆرۈنۈشلىرىنى تەپسىلىي كۆرۈپ، كۆزىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بۇلار ئوچۇق-ئاشكارا بالىلارنى خورلاش ۋە ئۇلارنى ئىنسانلىقتىن چىقىرىش، دېدى. بۇ ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا بالىلارنى خورلاش. بۇنىڭدا نېمىلەرنىڭ يۈز بېرىۋاتقىنىلا ئەمەس، يەنە بۇ ئىشلارنىڭ بالىلارنى قانداق ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇۋاتقانلىقىدىمۇ ئېنىق ئىپادىلىنىدۇ. بالىلارغا قاتتىق ۋارقىراشنىڭ ئۆزى ماھىيەتتە تىل ئارقىلىق خورلاش ۋە ھاقارەتلەش ھېسابلىنىدۇ، شۇنداقلا ئۇلارغا پىسخىكىلىق تاجاۋۇز قىلغانلىقتۇر. بالىلارنىڭ ئۆزىنى ئۆزىگە ئەيىبلىتىش، ئۇلارنىڭ سەۋەنلىكىنى مەجبۇرىي توغرىلاش قاتارلىق تاكتىكىلار ئارقىلىق بالىلارنىڭ ئۆز ھېس تۇيغۇسىنى ئىپادىلەشتىن چەكلەشنىڭ ھەممىسى بالىلارنى خورلاش بولىدۇ. بۇنىڭغا ئۇچرىغان بالىلارلا ئەمەس، ھەر قانداق ياشتىكى ھەر قانداق ئىنسان سەلبىي تەسىرگە ئۇچرايدۇ. بۇ ھال بالىلارنىڭ روھىنى بەكرەك زەخىملەندۈرىدۇ. مەسۇمە خانىم يەنە ئۆزىنى ئەندىشىگە سالغان قورقۇنچلۇق بەزى كۆرۈنۈشلەرنى مىسال ئېلىپ يەنە مۇنداق دېدى. بۇ بالىلارنىڭ ئۆزىگە قادىلىپ دېۋەيلەپ تۇرغان ھەربىي فورمىلىق ئىنسانغا قايتۇرغان ئىنكاسلىرىغا قارايدىغان بولساق، ئۇلارنىڭ چىراي ئىپادىلىرىدىن بەزىلىرى دەھشەتلىك، بىر ۋەھىمىگە ئۇچرىغاندەك قېتىپلا قالغان، يەنە بەزىلىرىدە ھېچقانداق چىراي ئىپادىسى يوق، خۇددى ھېس تۇيغۇسى ئۆلگەندەكلا، پەقەت بۇيرۇققا ئەمەل قىلىۋاتقان. نۇرغۇنلىرى قاتتىق قورقۇش ۋە ئەنسىرەش ئارىلىشىپ كەتكەن مۇرەككەپ ھېسسىي زەربىلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈۋاتقاندەك ئۆزىنى توختىتالماي يىغلاۋاتقان. بالىلار بۇ خىل تۇراقسىز ھېسسىيات داۋالغۇشلىرىغا ئۇچراۋاتقاندا، ئۇلارغا تەسەللى بېرەلەيدىغان، ئۇلارغا ئۆزلىرىنى بىخەتەر ھېس قىلدۇرىدىغان ئاتا- ئانىلىرى يېنىدا يوق بولغان ئېچىنىشلىق بىر ۋەزىيەتنى كۆرىمىز. مەن ئۇلارنىڭ ئىنتايىن ئېغىر ئاسارەتتە قالغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلالايمەن. بۇ بالىلارنىڭ قىرغىنچىلىق سەۋەبلىك

دوختۇر مەمەت ئىمىن ئەپەندىمۇ ئەندىشىلىرىنى ئىپادىلىدى.
ھەر بىر ئىنساننىڭ تۇغۇلۇپ ئۆلگەن قەدەر ئوخشىمىغان ياشتا بىزنىڭ نۇرغۇن نەرسىلىرىمىز شۇ يېشىمىزغا، شۇ دەۋرگە، شۇ مۇھىتقا ماسلاشقان بولىدۇ. بالا بالىغا ئوخشاش تەپەككۇر قىلىش كېرەك. بۇ بەش ئالتە ياش، ئالتە يەتتە ياشلىق بالىلار خۇشاللىقتىن مەھرۇم قىلىپ، بالىلارنىڭ ئۆزىنىڭ شۇ يېشىغا خاس نەرسىدىن مەھرۇم قالدۇرۇشنىڭ ئۆزى بۇ بالىلارنىڭكى ساغلام يېتىلىشىگە ئېغىر سەلبىي تەسىرى بار. مەيلى ئۇ بالا بەش ئالتە ياش بولسۇن، يەتتە سەككىز ياش بولسۇن، ئۆيدىن بىرلىرىنى، تۇغقانلىرىدىن، يېقىن ئەتراپلىرىدىن، تونۇغان بىلگەنلىرىنى جازالاپ تۈرمىگە تاشلاپ ئولتۇرۇپ، ئاندىن كېيىن سەن خۇشال بولىسەن ياكى ھۆكۈمەتنىڭكى مۇشۇ ساڭا غەمخورلۇق قىلىپ سېنى تەربىيەلىگەنلەرگە تەشەككۈر ئېيتىسەن دېسە، بۇ بالىلار بەك كىچىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلارنىڭكى نېمىسىنى يۆرۈش جەھەتتە ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ. ئاندىن كېيىن ئەڭ مۇھىمى بۇ بالىلاردا كەلگۈسى چوڭايغان ۋاقتىدا ساغلاملىق نۇقتىسىدىن ئېيتقان ۋاقتىدا بۇ بالىلار مول ھېس تۇيغۇغا ئىگە ئىنسانىي ھېس تۇيغۇغا ئىگە ساغلام ئىنسان بولاپ يېتىشەلمەسلىكى مۇمكىن. لېكىن ھۆكۈمەتنىڭكى بۇيرۇقلارنى ناھايىتى ياخشى ئىجرا قىلىدىغان ماشىنا ئەدەمدىكىدەك ئىنسانلارنى يېتىشتۈرۈپ چىقىرىش مۇمكىنچۇ بۇنىڭدىن ئەمدى.
مەسۇمە خانىم بىزنىڭ بۇ خىل ھەربىي مەشىقنىڭ خىتاي بالىلىرىغا ئېلىپ كېلىدىغان تەسىرى ئۇيغۇر بالىلىرى بىلەن ئوخشاش بولامدۇ دېگەن سوئالىمىزغا مۇنداق جاۋاب بەردى. بۇ خىل تاكتىكىنى ھەر قانداق ئىنسانغا ئىشلىتىش خاتا. ھەر قانداق بالىنىڭ خاتالىقى ئۇنى خورلاش ئارقىلىق تۈزىتىلمەسلىكى كېرەك. ئۇلارنى باشقۇرۇۋاتقان ھەربىي فورمىلىق ئوفىتسېر ئۇيغۇر بالىلارنى ئىنسان قاتارىدا كۆرمەيدۇ. بۇ يەردە ئەڭ مۇھىمى، خىتاينىڭ يەتمەكچى بولغان چوڭراق بىر پىلانى بار. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتىنىمۇ يوق قىلماقچى بولۇۋاتقاندا، ئۇيغۇر بالىلىرى شۇ يوقىتىلماقچى بولغان مىللەتكە ۋەكىللىك قىلىدۇ. ئۇلارنىڭ ئاتا-ئانىسى ياكى ئۇرۇق-تۇغقان قوشنىلىرى لاگېرلارغا سولانغان بولۇشى مۇمكىن. ئەتراپتىكىلەر ئۇچرىغان زۇلۇملار بۇ بالىلارنىڭ يادىدا قالىدۇ. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى بالىلارنىڭ كەچمىشىنى مەجبۇرىي ئۇنتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇلارنى بۇ خىل لاگېرلاردا تۇتۇپ تۇرماقتا. ئۇيغۇر بالىلىرىغا دېۋەيلاپ تۇرغان ئىنسان دەل ئۇلارنىڭ ئائىلىسىگە زۇلۇم قىلىۋاتقان كىشى بولغاندا، بۇ باشقىچە قورقۇنچ ۋە ۋەھىمە پەيدا قىلىدۇ.

ئۇيغۇر باشقا مىللەتلەرگە سېلىشتۇرغاندا ئۇلاردا مەلۇم دەرىجىدە ياق دېيىش ھوقۇقى بار، رەت قىلىش ھوقۇقى بار. خىتاي بالىسى بىلەن بىر ئۇيغۇر بالىسى تەڭ بىر يەردە مەشىق قىلىنىۋاتقان بولسا، ئۇيغۇرغا بولغان كۆز قاراش، رەت قىلىش، زۇلۇم قىلىش، كەمسىتىش ئىدىيەسىگە ئۇچرايدۇ.

ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىم بۇنىڭدىن ئىككى يىل ئاۋۋاللا ئامېرىكا جورجتاۋن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا مەسىلىلەر ژۇرنىلىدا ماقالە ئېلان قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزى ئىمزا قويغان بالىلار ھوقۇق ئەھدىنامىسىغا ئوچۇق-ئاشكارا خىلاپلىق قىلدى، بۇ سەۋەبتىن خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بۇنى سۈرۈشتۈرۈش مەجبۇرىيىتى بار دەپ كۆرسەتكەن. شۇنىڭدەك دۇنيا جامائەتچىلىكىنى ئۇيغۇر بالىلىرىنى قۇتقۇزۇپ قېلىش ئۈچۈن يەنىمۇ كەسكىن ۋە يەنىمۇ كونكرېت تەدبىرلەرنى ئېلىشقا چاقىرغان ئىدى. ھالبۇكى، ئۇيغۇر دىيارىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ يەنىمۇ چوڭقۇر ۋە ئۇزۇن مۇددەت داۋاملىشىشىغا ئەگىشىپ، ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ۋەزىيىتىمۇ ئېغىرلاپ بارماقتا.

سامى ئىستېگمان ئەپەندى مۇنداق دېدى. مېنىڭ بۇ ۋىدىيولاردىن كۆرگىنىم بالىلارنى خورلاش، خىتاينىڭ قىلىۋاتقانلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق. ئەمەلىيەتتە بىر جايدا جازا لاگېرلىرىنى قۇرۇپ، ئۇ جايدا بىر مىللەتكە قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان بولسا، بۇ خىل ئىشلارنىڭ يۈز بېرىشى مۇقەررەر. بالىلارنىڭ مېڭىسىنى بۇ خىل ئۇسۇلدا يۇيۇش مەن ئۈچۈن ھەيران قىلارلىق ئىش ئەمەس. يەھۇدىي زور قىرغىنچىلىقىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئۇسۇلدا باشلانغانىدى. خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى بۇ بالىلارنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇپ، ئۆزى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان، خىتاي ئۈچۈن جەڭ قىلىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتمەكچى.
سەمى ستېيگمان ئەپەندى يەنە، يەھۇدىيلار تارىختا ئۇچرىغان پاجىئەدىن ساۋاق ئېلىش لازىملىقىنى، بۇنداق ئادالەتسىزلىكنى دۇنياغا پاش قىلىشنىڭ مۇھىملىقىنى ئەسكەرتىپ، مۇنداق دېدى. Genocide is the murder of a group of people. ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىر گۇرۇپپا ئادەمگە قاتىللىق قىلىشتۇر. خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزىنىڭ مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت كېتىشى بىلەن ھېسابلىشىپ ئولتۇرمايدۇ. ئۇلار مەقسىتىگە يېتىشنىلا كۆزلەيدۇ. شۇڭا ئۇلار بۇ خىل جىنايەتلىرىنى داۋاملاشتۇرماقتا. بىز يەھۇدىيلارغا ئېلىپ بېرىلغان قىرغىنچىلىق تراگېدىيەسىدىن نەپرەتنىڭ بىر ئىنسان ۋە بىر مىللەتكە نېمىلەرنى ئېلىپ كېلەلەيدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشىمىز لازىم. بىز بىرلىكتە ھەر قانداق ئادالەتسىزلىككە قارشى تۇرۇش ئارقىلىق بۇنداق پاجىئەنىڭ قايتىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز كېرەك.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇمنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىگەن ئىدى. باياناتتا يەنە ئامېرىكىنىڭ ئۆز ئىتتىپاقداشلىرى ۋە شېرىكلىرى بىلەن داۋاملىق ھەمكارلىشىپ، خىتاينى ئەيىبلەيدىغانلىقىنى، شۇنداقلا خىتاينى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشقا داۋاملىق چاقىرىدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدى. گۈلچېھرە تەييارلىدى.
نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر رەسسام ئەكرەم ئىمىننىڭ ئۇيغۇرلار ھاياتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن قاپاق رەسىملىرى نورۋېگىيەنىڭ بارۇم شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن كۆرگەزمىگە قويۇلۇپ ئالقىشقا ئېرىشكەن بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ قاپاق تاش ۋە كۆتەكلەرگە سىزغان رەسىملىرى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن باشلاپ نورۋېگىيەدىكى ھەر خىل سەنئەت كۆرگەزمىلىرىگە قويۇلۇپ ئالقىشقا ئېرىشكەن ئىدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىبان بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن. نورۋېگىيەنىڭ بارۇم شەھىرىنىڭ ساندىۋىكا رايونىدا ياشايدىغان ئۇيغۇر سەنئەتكار ئەكرەم ئىمىننىڭ سەنئەت ئەسەرلىرى سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنىدىن يىگىرمە يەتتىنچى كۈنىگىچە ساندىۋىكا بيوفېست بايرىمىدا كۆرگەزمىگە قويۇلۇپ ئالقىشقا ئېرىشكەن. بۇ كۆرگەزمىنىڭ ئىسمى بيوفېست كۆرگەزمە دېسەك بولىدۇ. بيوفېست دېگىنىمىز شەھەر بايرىمى دەپ. مۇشۇ ساندىۋىكا دېگەن مەن تۇرغان شەھەردە بولغان كۆرگەزمە. ئە بۇنى قايسى ئورۇنلار ئورۇنلاشتۇردى بۇنى؟
بۇنى مۇشۇ ساندىۋىكا نورگيەنىڭ ئەڭ چوڭ بىر شەھىرى بار بەرۇم دەپ بەرۇم دەپ شەھەر ئورۇنلاشتۇرغان.
ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، ئۇ ھەر يىلى دېگۈدەك بۇ تۈردىكى سەنئەت كۆرگەزمىلىرىگە قاتنىشىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئۇنىڭ قاپاق، تاش، كۆتەك قاتارلىقلارغا سىزىلغان تەبىئەت مەنزىرىلىرى ۋە ئۇيغۇرلار ھاياتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن سىزما سۈرەتلىرى ئىلگىرىمۇ بۇ خىلدىكى سەنئەت كۆرگەزمىلىرىگە قويۇلۇپ، ئالقىشقا ئېرىشىپ كەلمەكتىكەن. بۇ يىل سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىدىن يىگىرمە يەتتىنچى كۈنىگىچە بىزنىڭ بۇ شەھەردە ۋە نورگيەدە ھەر يىلى قىلىدىغان شەھەرلىك بايرىمى باركى، بىزنىڭ بۇ شەھەردە ماڭا بىر ئىككى ئېغىز چوڭراق رەسىمچىلەر ئۈچۈن بەك مۇھىمدە، بىكارلىققا ماڭا چوڭ كۆرگەزمىخانا بەردى، چۈنكى بۇلار مېنى بىلىدۇ، مېنىڭ ئەسەرلىرىم ئۆزگىچە، كەلگەن مېھمانلار بەكلا خوش بولۇپ كۆردى مېنىڭ ئەسەرلىرىمنى، بەزەن ياش بالىلارمۇ ھەيران قالدى، مانى مۇنداق نېمىدا رەسىمنى مۇنداق سىزسىمۇ بولىدىغان ئوخشايدۇ دەپچۇ ھەر خىل سوئاللار پەيدا بولدى، چۈنكى بۇ قېتىم ئاچىققان سەنئەتلەرنىڭ ئارىسىدا مۇھىمى يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى، مېنىڭ بىلدۈرۈش ئۇسۇلۇمنى يەنە بىر خىل ئۆزگەرتىپ، قاپاق سەنئىتى، رەسىم سەنئىتى، تاش سەنئىتى، كۆتەك سەنئىتى ۋە ياغاچ سەنئىتى، ھەر خىل مۇشۇ مۇھىتتىكى بار نەرسىلەرگە مۇشۇ سەنئەتلەرنى قوراشتۇرۇپ ۋە بۇرۇن سىزغان بىر كۆتەككە بىر ئالدى ئارقا تەرەپكە ۋە ئاستى تۆپىسىگە ھەر خىل ئۇسۇلدا سىزىپ چىققان سەنئەتلەرنى مۇشۇ بىر جىلنىياپ ئاشۇ بىر ئەسەرنى ۋاسماش چىقىرىۋالدىم، ئۇنىڭ ئارىلىقلاردا نۇرغۇن ئەسەرلەرنى ياخشىراق چىقسۇن دەپ. ئاشۇنداق قىلىپ چىقارغان ئەسەرلەرنى بىراقلا قويدۇم بېزىلىپ. نۆۋەتتە نورۋېگىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر پائالىيەتچى خەلچە مەمتىمىن خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىسىنى كۆرۈش ئۈچۈن بارغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئۆز تەسىراتىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
نورۋېگىيەدە ياشاۋاتقان سەنئەتكار ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىمنىڭكى سەنئەت كۆرگەزمىسى يىگىرمە تۆتىنچى ئاۋغۇستتىن يىگىرمە يەتتىنچى ئاۋغۇستقىچە نورۋېگىيەنىڭ ساندىۋىكا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى. مەن بۇ كۆرگەزمىگە قاتناشقاندىن كېيىن ئەكرەم ئەپەندىمنىڭكى سەنئەت ماھارىتىگە ھەقىقەتەن قايىل بولدۇم. خەلچەم خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ بۇ قېتىمقى سەنئەت كۆرگەزمىسىدە ئۇيغۇر ھاياتى ۋە مەدەنىيىتى تونۇشتۇرۇلغاندىن باشقا، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىمۇ ئەكس ئەتتۈرۈلگەن بولۇپ، ئۇ قاتناشقان كۆرگەزمە پائالىيىتى ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ئۆتكەن. ئەكرەم ئەپەندىم بۇ كۆرگەزمىسى ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭكى مەدەنىيىتىنى، كىيىم كېچەك، ئۆرپ ئادەتلىرىنى تونۇشتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ۋەتىنىمىزدە بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئۆزىنىڭ سەنئىتى ئارقىلىق ئىپادىلەپتۇ. بۇ كۆرگەزمىگە كەلگەن نورۋېگلار ۋە باشقا مىللەتلەر بۇ رەسىملەرنى كۆرگەندىن كېيىن ۋەتىنىمىزدە بولۇۋاتقان قىرغىنچىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھۋاللىرىنى چۈشەندى ھەم كۆرگەزمە جەريانىدا ئۆزىمىزنىڭكى مىللىي چالغۇسىنى چېلىش ۋە باشقا يېمەكلىكلەرنى تونۇشتۇرۇش بىلەن بۇ كۆرگەزمە ناھايىتى جانلىق ھەم ئەھمىيەتلىك ئۆتتى. ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا نورۋېگىيەگە كەلگەندىن بۇيان، ئۆزىنىڭ سەنئەت ئىجادىيىتىنى ئۈزلۈكسىز داۋام قىلىپ كەلگەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ نورۋېگىيەگە كەلگەن دەسلەپكى چاغلاردا ئۆز يېنىدىن چىقىم قىلىپ سەنئەت ئىجادىيىتىنى داۋام قىلغان بولسىمۇ، كېيىنچە ئۇنىڭ ئەسەرلىرى تونۇلۇشقا باشلىغان. كېيىن دۆلەتلىك سەنئەت مۇزېيدا ئۇنىڭ ئۈچۈن مەخسۇس گۈزەل سەنئەت ئىجادىيەت ئىشخانىسى تەسىس قىلىپ بېرىلگەن ئىكەن. مەن ئۆزەم ئەپ كەتتىم، ئۆزەم بىكارلىق ئىشلارنى جىق قىلغانچۇ مەن. مەن يېڭىدىن كەلگەن ۋاقتىمدا ئۆزەم ئەمدى نېمە قىلىشىمنى بىلمەي قالغان ۋاقىتلىرىممۇ بار. ئەمدى ئويلاپ باقسام بىر كۈنى ئەمدى بۇ يەردە بالىلارمۇ رەسىم ئامراق بولغاندىكىن مېنىڭ ئۆيەمنىڭ ئاشۇ يېنى تەرەپلەردە بەك چىرايلىق يەرلەر بار، ئاشۇ بالىلار ۋە چوڭلار بولسىمۇ ئاشۇ يەردە تەنھەرىكەت قىلدىغان يەر ئاشۇ جايلاردا ئېرىقلاردا مەن تولا شۇ يەرلەر يۈرۈپ ئەندى قارىسام چوڭ تاشلار باركەن ئاشۇ بى ئېسىم كەپ قاپ مۇشۇناق بى ئىشلارنى قىپ باقسام ئۆزەم رەڭلارنى ئېلىپ ئاشۇناق قىپ قىپ باقسام دەپ قىپ باقتىم ئەندى ئۆزەمنىڭ ئۇسۇلۇم بىلەن قىپ باقتىم ھە ئۆزەمنىڭ ھۈنەر سەنئەت ئۇسۇلۇم بىلەن ۋە بىزنىڭ ئاتا بوۋىمىز قالغان بىر ئىنچىكە سىزىش بى ئۇسۇللار بار مەسىلەن تاشلارغا سىزىشچۇ بىزنىڭ تارىختا بىزنىڭ مەدەنىيەت بار ئۇسۇل ئاشۇنىدە مەندە بى ئازراق بى بىلەتتىم مەن. ئاشۇ ئۇسۇل ئارقىلىق سىزىپ ئاشۇ ھايۋاناتلارنى ھازىرغىچە تۈگىمىدى. ئەندىكى ئاخىرسى كوممۇناللاردىن مىشەنىڭ ھۆكۈمەتلەردىن بۆلۈپ ۋە باشقا بىر بۇناقا ياردەم قىلىدىغان ئورۇنلار بۆلۈپ ماڭا بىر كىچىك بىر كۇرس ئېچىپ بەرسەك بالىلارغا بىر دەرس بەرگەچ ساڭا بىر ماتېرىياللارنى ئەپ بەرسەك دەپ ئاشۇنداق دېدىدە شۇنىڭغا ئۇلارمۇ ئەندى ئىچىدە بۆلۈپ ئەندىكى ماڭا نۇرغۇن ماتېرىياللارنى ئەپ بەردى.
ئەكرەم ئەپەندى رادىيومىزغا يوللاپ بەرگەن بۇ قېتىمقى سەنئەت كۆرگەزمىسى ھەققىدىكى فوتو سۈرەتلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، كۆرگەزمە زالى ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ ئۇيغۇر گۈزەل سەنئىتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن ماي بوياق رەسىملىرى بولۇپمۇ ھەر خىل شەكىلدىكى قاپاق تاش كۆتەكلەرگە سىزىلغان رەسىملىرى بىلەن تولغان بۇ گۈزەل سەنئەت ئەسەرلىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئون ئىككى مۇقامى قۇم بارخان مەنزىرىلىرى ئەنئەنىۋى بىناكارلىق كۆرۈنۈشلىرى نەقىشلەر ئەتلەس لىباسلار دوپپىلار شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ تۈرلۈك ئوبرازلىرى نامايان قىلىنغان ئەكرەم ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ قاراماي شەھىرىدە تۇغۇلغان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئىككىنچى يىلى بېيجىڭدىكى مەركىزىي گۈزەل سەنئەت ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشقا كىرىپ، ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن شىنجاڭ رەسىملىك ژۇرنىلىنىڭ گۈزەل سەنئەت مۇھەررىرى بولۇپ خىزمەت قىلغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئالتىنچى يىللاردىن كېيىن ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئادەتتىكى مىللىي تۇرمۇش بۇيۇملىرى، كۆزگە ئانچە چېلىقىپ كەتمەيدىغان، ھەتتا بارغانچە ئىستېمالدىن قېلىۋاتقان قاپاقلارغا رەسىم سىزىش ئارقىلىق ئۆزىگە خاس ئۇسلۇب ياراتقان. ئۇ بۇ جەرياندا ئۇيغۇرلارنىڭ كىيىم كېچەك، ئۆرپ ئادەت، مەدەنىيىتى، تارىخىي ھېكايىلىرىنى قاپاقلارغا سىزىپ، ئۇنى گۈزەل بېزەك بۇيۇمىغا ئايلاندۇرغان. شۇنداقلا گۈزەل سەنئەت بۇيۇملىرىدىكى يېڭى بىر يۈزلىنىشنى جانلاندۇرغان.
ئەمدى ۋەتەنگە قايتالمىغاندىن كېيىن مەندە نۇرغۇن ئاشۇ يېڭى ئويلىرىم بار ئىدى. ۋەتەندىمۇ ئەسەرلىرىم بار ئىدى، ئەمدى ئۇ يەردە قالدى، بۇ يەردە ئەمدى باشقىدىن بىر ئىشلەي دەپ. ئۆزىمىزنىڭ مەدەنىيىتىنى ئۆزىمىز مۇشۇ دۇنيادا مۇشۇ يېڭى ئۇسۇل بىلەن بىلدۈرەلىسەك. مۇشۇ رەسىمچىلەرگە بەك ياخشىكەن دەپ ئويلايمەن. مەن ئاشۇنداق قىلدىم. مەن قاپاق ئارقىلىق بىلدۈردۈم، ياغاچ ئارقىلىق بىلدۈردۈم، راما ئارقىلىق بىلدۈردۈم، كۆتەك ئارقىلىق، ياغاچ ئارقىلىق، ئاشۇ كۆيگەن ماتېرىياللارنى كۆرسەملا ئاشۇ قولۇم ئاشۇلارغا بارىدۇ. نۆۋەتتە گېرمانىيەدە ياشاۋاتقان گېرمانىيە ۋە ياۋروپادىكى باشقا دۆلەتلەردە ئۆتكۈزۈلگەن رەسىم كۆرگەزمىلىرىگە كۆپ قېتىم قاتنىشىپ، ئۇيغۇرلار ھاياتى ئەكس ئەتكەن رەسىملىرى ئارقىلىق تونۇلغان ئۇيغۇر رەسسام مەرۋايىت ھاپىز خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئەكرەم ئىمىننىڭ ئۆزگىچە سەنئەت ئىجادىيىتى ھەققىدە توختالدى.
ئەكرەمنىڭ رەسىم ئىجادىيىتى ئەلۋەتتە ناھايىتى ئۆزگىچە. ئىجادىيىتىگە كەلسەك، ئەكرەم مەركىزىي ھۈنەر سەنئەت ئاكادېمىيىسىنى پۈتتۈرگەن. ۋەتەندىمۇ ناھايىتى ئاكتىپ نۇرغۇن مۇشۇ فېستىۋاللارغا قاتناشقان، ئۇنى مەن بىلىپ تۇرغان ۋەتەندە. ۋەتەندىن تارتىپ مەن ئەكرەمنى بىلىمەن. مەن قايتىپ چىققاندىن كېيىنمۇ مەن ئەكرەم توغرۇلۇق نۇرغۇن ياخشى گەپلەرنى ئاڭلىدىم. ئۆزى بىلەنمۇ مۇشۇ تېلېفوندا ئالاقىلاشقاندىن كېيىنمۇ ياخشى ئىشلارنى قىلغانلىقىنى، ئەنكى مۇشۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىمۇ قىلغان ئىشلىرىنى داۋاملىق فېسبوكتىكى ياكى ئىجتىمائىي تاراتقۇدىكى قىزىققۇچىلارنىڭ ھۇزۇرىغا سۇنۇپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، نورۋېگىيەگە كەلگىلى ئون يىل جەريانىدا بۇ قېتىمقى مۇشۇ كۆرگەزمىسىدە مەن ناھايىتى ھاياجانلاندىم، ئەكرەمگە ناھايىتى يۇقىرى باھا بەردىم.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئەكرەم ئەپەندى قاپاق، تاش ۋە باشقا بۇيۇملارغا سىزغان رەسىملىرى ئارقىلىق بۇ جانسىز نەرسىلەرنى سەنئەت گۈزەللىكى بىلەن جانلاندۇرغان. ئەكرەمنىڭ رەسىملىرى ئۆزگىچە ھۈنەر سەنئەت سەنئەت، قول ھۈنەر سەنئەتنىڭ ئىچىدە يەنە باشقىچە بىر يول تۇتقان. ئاشۇ تەبىئەتنى كېزىپ تەكشۈرۈش بايقاش مەسىلەن دەرەخلەرنىڭ كۆتەكلىرى يىلتىزلىرى تاشلاندۇق ھەر خىل ياغاچتا ياسالغان بۇيۇملار ئاندىن كېيىن تاش مۇشۇلارنىڭكى تەبىئىي قۇرۇلمىسىغا تەبىئەت قىرىپ ياكى ياساپ چىقىرىپ قويغان ئاشۇ ھالىتىنى ھۆرمەت قىلغان ياكى بويسۇنغان ئاساستا ھەر بىر شەيئىنىڭ شەكىل ئالاھىدىلىكىگە ماسلاشقان ھالدا ئاشۇنىڭغا ماس كەلگەن بىر شەكىلدە ئۈستىگە ئۆزىنىڭ مۇشۇ بەدىئىيلىك بولغان چۈشەنچىسىنى جۇغاغان. بۇ مېنى بەكمۇ ھاياجانلاندۇردى.
مەرۋايىت خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، تېخىمۇ ئوبرازلىق قىلىپ ئېيتقاندا، ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ قاپاق، كۆتەك، تاش قاتارلىقلارغا سىزىلغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن رەسىملىرى قاپاقلارنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ سىمۋولىغا ئايلاندۇرغان، جانسىز تاشلارغىمۇ جان بەرگەن. تەبىئەت دۇنياسىدىكى ئادەتتىكى نەرسىلەردە سەنئەتنىڭ سېھرىي كۈچىنى نامايان قىلغان ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن باشلاپلا ئەكرەم ئىمىننىڭ ۋەكىللىك ئەسەرلىرى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ قاپاققا سىزغان ئەسەرلىرى ئۇيغۇر يەرلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېلانلىرىدا ئىشلىتىلىشكە باشلىغان. ئەينى چاغدا ئۇنىڭ بۇ ئەسەرلىرى ئۈرۈمچىدىكى داڭلىق رېستورانلاردا، مېھمانسارايلاردا قويۇلىدىغان، ھەتتا كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىدىكى بېزەك بۇيۇملىرىغا ئايلانغان. ئەكرەم ئىمىن ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ دەسلىپىدە خەلقئارالىق سەنئەت كۆرگەزمىلىرىگىمۇ قاتناشقان ئۇ ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا مالايشىيەنىڭ پايتەختى كۇئالالۇمپۇردا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارالىق گۈزەل سەنئەت ھۈنەرۋەنچىلىك كۆرگەزمىسىگە قاتنىشىپ ئالقىشقا ئېرىشكەن ئىكەن ئەكرەم ئىمىن ئەپەندى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى نورۋېگىيەگە كەلگەندىن كېيىن ئۆزىنىڭ سەنئەت ئىجادىيىتىنى ئىلگىرىكى قاپاق ۋە كۆتەكلەرگە رەسىم سىزىشتىن ئۆزى تۇرۇۋاتقان رايوندىكى تاشلارغىچە رەسىم سىزىشتىن ئىبارەت كۆپ خىل شەكىلگە كېڭەيتكەن. ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ نورۋېگىيەگە كەلگەندىن كېيىن ئىجاد قىلغان سەنئەت ئەسەرلىرى نورۋېگىيە ۋە ياۋروپادىكى باشقا دۆلەتلەردە ئۆتكۈزۈلگەن گۈزەل سەنئەت ئەسەرلەر كۆرگەزمىسىگە كۆپ قېتىم تاللانغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۇنىڭ تاشقا سىزىلغان ئۈچ پارچە رەسىمى نورۋېگىيەنىڭ گۈزەل سەنئەت كۆرگەزمىسىگە تاللانغان. ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا سەككىز شەھەر قاتناشقان سەنئەت كۆرگەزمىسىگىمۇ ئۇنىڭ بىر قىسىم ئەسەرلىرى تاللانغان ئىكەن.
ئالدىنقى يىلى بىز سەككىز كوممۇنادا بىرلىشىپ ھېلىقى بىر سەككىز كوممۇنا دېگىنىمىز سەككىز شەھەر بىرلىشىپ ئاشنىڭغا ھېلىقى رەسىم تاللايدىكەن نەچچە مىڭ رەسىمچى بۇ يەردە ئالدىنقى يىلى مېنىڭ سەككىز تېشىم قوبۇل قىلدى تاللاندى بۇ يىل يەنە تاللاندى مۇشۇ توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىسى مۇشۇ بىزنىڭ يېنىمىزدىكى شەھەردە بولىدۇ شۇنداق بولغاندا بۇ يىل يەنە تاللاندىم ئالدىنقى يىلى بارغان ۋاقتىمدا شۇ ۋاقتىدا ئاشۇ تاللانغىنى بىر چوڭ مۇكاپاتكەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇنىڭ ئەسەرلىرى نۆۋەتتە يەنە ئىنتېرنېت ئارقىلىقمۇ ياۋروپا ۋە خەلقئارالىق كۆرگەزمىلەرگە قاتناشتۇرۇلماقتا ئىكەن. ئەكرەم ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇنىڭ نورۋېگىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن گۈزەل سەنئەت كۆرگەزمىلىرىگە قاتناشتۇرۇلغان ئۇيغۇرلارغا خاس گۈزەل سەنئەت ئەسەرلىرى نۆۋەتتە يەرلىك نورۋېگىيەلىكلەر، ساياھەتچىلەر، گۈزەل سەنئەت ھەۋەسكارلىرىنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن بولۇپ، نۆۋەتتە ئۇنىڭ ئىجادىيەت ئىشخانىسىمۇ سەنئەت ھەۋەسكارلىرىنىڭ دائىم زىيارەت قىلىدىغان ئورنىغا ئايلانغان ئىكەن. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.

سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى تۈركىيەنىڭ ئىزمىر شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئون سەككىزىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارا شائىرلار ئۇچرىشىشىدا شىۋېتسىيەدىن كەلگەن شائىر ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىنكى ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭ زاۋاللىققا يۈزلىنىش دەۋرى توغرىسىدا دوكلات بەرگەن جۈملىدىن خىتاينىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان ئۇيغۇر يازغۇچى ۋە شائىرلار ھەققىدىمۇ مەلۇمات بەرگەن تۆۋەندە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
تۈركىيەنىڭ ئىزمىر شەھىرى سەفەرىھېسار ناھىيەسىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئون سەككىزىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارا شائىرلار ئۇچرىشىشىدا شىۋېتسىيەدىن بارغان شائىر ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت 2017 жылдың кейінке Uyghur şiiriyetinin zulmetlik devrini anlatkan. Mezgür paliyetini uyuşturgan Kibatek Halkara Edebiyatçılar Uyuşması reisi Feyyaz Sağlam Efendi telefon ziyaretimizde kabul kılıp mındak dedi. Bu yaz edebiyat buluşmaları İzmir'in sahil ilçesi Seferisar'da oluyor.
بۇ يىل ئەدەبىياتچىلار ئۇچرىشىشىنىڭ ئون سەككىزىنچى نۆۋەتلىكىنى ئىزمىرنىڭ ساھىل شەھىرى سەفەرىھېساردا ئۆتكۈزدۇق. بۇنى ئون سەككىز يىلدىن بۇيان ئۆتكۈزۈۋاتىمىز. بۇ قېتىمقى پائالىيىتىمىزگە توققۇز دۆلەتتىن ئون تۆت نەپەر شائىر ۋە يازغۇچى قاتناشتى. ئىزمىردىكى يازغۇچى، شائىر ۋە ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇتقۇچىلىرىمۇ قاتناشتى. بۇ ئۇچرىشىشتا شېئىر دېكلاماتسىيە قىلىشتىن سىرت ئىلمىي دوكلاتلارمۇ سۇنۇلدى، شۇنداقلا بەزى تېمىلاردا مۇزاكىرىلەرمۇ ئېلىپ بېرىلدى. مەزكۇر ئۇچرىشىشقا بۇلغارىيە، ئەزەربەيجان، ئىران، رۇسىيە، ئىراقتىكى تۈركمەنلەر، بوسنىيەدىن كەلگەن يازغۇچى ۋە شائىرلاردىن بولۇپ، توققۇز دۆلەتتىن كەلگەن يازغۇچى ۋە شائىرلار، ئىشتىراك قىلدى. ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن شىۋېتسىيەدىن بىر نەپەر ئۇيغۇر شائىر قاتناشتى. تۈركىي خەلق شائىرلىرىنى ئاساس قىلغان بۇ شائىر يازغۇچىلار ئۇچرىشىشى ئىلگىرى قازاقىستان بىلەن قىرغىزىستاندا ئۆتكۈزۈلگەندە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر شائىر ۋە يازغۇچىلار ئىشتىراك قىلغان بولسىمۇ، ۋەتەندىكى شائىر ۋە يازغۇچىلار قاتنىشالمىغان.

ئابدۇشۈكۈر ئەپەندى بەرگەن دوكلات يىغىن ئەھلىنىڭ قاتتىق دىققىتىنى تارتتى. مۇھىم بىر باشلىنىش بولدى. بىز بۇ پائالىيەتنى قازاقىستان بىلەن قىرغىزىستاندا ئۆتكۈزگەندە ئۇيغۇرلار ئىشتىراك قىلغان ئىدى. لېكىن مەلۇم بولغىنىدەك شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر شائىرلار ئىشتىراك قىلالمىدى. بىز خەلقئارا ئەدەبىياتچىلار ئۇيۇشمىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇندىن كېيىن ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ۋە ئۇيغۇر يازغۇچى ۋە شائىرلارنى دۇنياغا تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىمىز. مەزكۇر ئۇچرىشىشتا ئۇيغۇر شېئىرىيىتى توغرىسىدا دوكلات بەرگەن ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇ قېتىم مېنى تەكلىپ قىلغانتى، مەن ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن ئۇ يەرگە قاتناشتىم. ماڭا بىر ماقالە تەييارلاش ۋەزىپىسىنى دېگەنتى، مەن ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭ دەۋرلەرگە بۆلۈنۈشى ھەققىدە بىر ماقالە تەييارلىدىم. مەن ئۆزەمنىڭ كۆز قارىشى بويىچە ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنى بەش دەۋرگە بۆلدۈم. بۇنىڭ ئەڭ ئاخىرقى دەۋرى ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭ، يەنى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ زۇلمەتلىك دەۋرى، يەنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن باشلانغان بۇ بەشىنچى دەۋر سۈپىتىدە سۆزلەندى.
ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد بۇ يىغىن ھەققىدىكى تەسىراتلىرى ھەققىدە مۇنداق دېدى.
يىغىنغا قاتناشقۇچىلاردا ئالاھىدە بىر ھەيرانلىق، قىزىقىش ھەم شۇنداقلا ئەپسۇسلىنىش بولدى. نېمە دېگەن ۋاقتىدا يىغىنغا قاتناشقۇچىلارنىڭ كۆپىنچە ئاكادېمىك ئىنسانلاركەن، ھەر قايسى دۆلەتلەردە ئۇنىۋېرسىتېتلاردا خىزمەت قىلىدىغان شائىرلار، يازغۇچىلار. ھەممىسى دېگۈدەك ئۇيغۇرنى بىلسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇرنىڭ ھازىر تارتىۋاتقان زۇلۇملىرىنى، كۆرۈۋاتقان كۈنلىرىنى، تىل، مەدەنىيەت بولۇپمۇ ئەدەبىياتنىڭ چەكلەنگەنلىكى، يازغۇچى شائىرلارنىڭ تۈرمىدە يېتىۋاتقانلىقىدىن ئومۇمەن خەۋەرسىز ئىكەن. قىسمەن خەۋەردار بولسىمۇ، لېكىن ئومۇمەن ئېيتقان ۋاقتىدا بۇ ئىشلاردىن خەۋىرى يوق ئىكەن. ئاندىن كېيىن بۇنىڭ سەۋەبىنى بىلمەيدىكەن. نېمە بولۇپ ئۇيغۇرلار مۇشۇ كۈنگە قالدى دېگەن ھېلىقى سەۋەب ھەققىدىمۇ بىر ئاز بىلگۈسى بار ئىكەن. ئۇ يىغىن ئەھلىنىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىياتى توغرىسىدا مەلۇماتى يوقلىغىنى، شۇڭا بۇ ھەقتە ئۇيغۇر ئەدەبىياتچىلار قىلىشقا تېگىشلىك كۆپ خىزمەتلەر بارلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇلاردا بايام دەپ ئۆتكەندەك ئۇيغۇرلۇقنى بىلسىمۇ ئەمما ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ھەققىدە قىلچە چۈشەنچە يوق ئىكەن. ھازىرغىچە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ھەققىدە بىرەر يازغۇچى شائىرلارنى ئاڭلاپ باقمىغان، ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ قاچان باشلىنىپ قاچانغىچە قانداق شائىرلارنىڭ، يازغۇچىلارنىڭ بارلىققا كەلگىنى، نېمە كىتابلارنى يېزىلغانلىقىنى بىلمەيدىكەن. پەقەت ناھايىتى ئاز ساندىكىلىرى يۈسۈپ خاس ھاجىپ بىلەن مەھمۇت قەشقىرىنى بىلىدىكەن، ناھايىتى ئاز ساندىكىلىرى، ھەممىسى ئەمەس يەنە. دېمەك، بۇ ئىككى نۇقتىدىن ئۇلارغا بىر ئۇچۇر بېرىلگەن بولدى، بىرسى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ھەققىدە، ئىككىنچىسى ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ھەققىدە. دېمەك، بۇ نۇقتىدىن ئەمدى شۇ يەرگە كەلگەن شۇ يىغىنغا قاتناشقانلارنى مۇشۇ ئىككى نۇقتىدىن ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەش، ئۇيغۇرلار ھەققىدە مەلۇمات بېرىش يىغىنى بولدى، يىغىن ناھايىتى ياخشى ئۆتتى.
خەلقئارا يازغۇچىلار ئۇچرىشىشى ئىككى كۈن داۋاملاشقان بولۇپ، سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى ئىزمىر سەفەرىھىساردا بىر قانچە زالدا شېئىر دېكلاماتسىيە قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن. يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى ئىلمىي دوكلات بېرىش يىغىنى بولغان. ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندى ئۆزى يازغان شېئىرلىرىنى دېكلاماتسىيە قىلغان ھەمدە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى توغرىسىدا دوكلات بەرگەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئۇيغۇر دىيارىدا يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ھەممە كەسىپنىڭ پېشۋاسىنى خىتايدىن ئىزدەش دولقىنى ئەۋج ئالدى مەلۇم بولۇشىچە يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر قەدىمكى مەدەنىيىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك يىغىنلاردا خۇاڭ ۋېنبېي ئىسىملىك بىرسىنىڭ نامى كۆپ تىلغا ئېلىنغان ئۇنداقتا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردا شۋېتسىيىلىك ئېكسپېدىتسىيىچى سېۋېن ھېدىننىڭ تارىم ئويمانلىقىنى تەكشۈرۈش ئېكسپېدىتسىيە ئەترىتىگە قاتناشقان ئادەتتىكى بىر خىزمەتچى خادىم خۇاڭ ۋېنبېي كىم تۆەندە ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ خۇاڭ ۋېنبېي ئارخېئولوگمۇ ياكى سىياسىي بېدىكمۇ سەرلەۋھىلىك ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. مەزكۇر ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان خىتايدا ھەممە كەسىپنىڭ پېشۋاسىنى ئىزدەش دولقىنى كۆتۈرۈلدى. بۇ دولقۇن ئۇيغۇر دىيارىدا تېخىمۇ ئەۋج ئېلىپ، قويۇق سىياسىي تەشۋىقات تۈسىگە كىردى. بۇ دولقۇندا ۋاڭ لوبىن ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرىنىڭ نىجاتكارى ۋە ھەتتا ئاتالمىش ئىجادكارى بولۇۋالدى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامىنى قايتا رەتلەش ۋە نوتىغا ئېلىش خىزمىتىگە قاتناشقان ۋەن توڭشۇ توقسان توققۇز ياشقا كىرىپ ئۆلۈۋىدى مەرتىۋىسى مۇقام پېشۋاسى دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلۈپ ئۇنىڭغا ئاتاپ ئۈرۈمچىدە ھەشەمەتلىك خاتىرە سارىيى سېلىندى ھەمدە ھەيكىلى تىكلەندى بۇ يىل سەككىزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا دۇنيا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىدىن تەكلىپ قىلىنغان بىر ئۆمەك ئەنە شۇ سارايدا ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامىنى ئاڭلاپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى كۈيلەشتى ئالدىنقى كۈنى ئاقسۇدا ئاياغلاشقان ئۇيغۇر رايونىنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى يىغىنىمۇ ئەنە شۇ فەن توڭشۇنىڭ نامىغا ئاتالدى خىتاي خېلىدىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدىكى ئارخېئولوگىيە ساھەسى ئۈچۈنمۇ بىر پېشۋا يارىتىشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن ئىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن خۇاڭ ۋېنبىي ئىسىملىك بىرىنى نامزات قىلىپ كۆتۈرۈپ چىقتى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردا شىۋېتسىيەلىك ئېكسپېدىتسىيەچى سېۋېن ھېدىننىڭ تارىم ئويمانلىقىنى تەكشۈرۈش ئېكسپېدىتسىيە ئەترىتىگە قاتناشقان خۇاڭ ۋېنبىي ئەسلىدە مەزكۇر ئەترەتتىكى ئادەتتىكى بىر خىزمەتچى خادىم ئىدى.

يېقىندا يەنە لەنجۇدىكى غەربىي شىمال مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىدا خۇاڭ ۋېنبىي ئۆمۈر بويى چوقۇنغان قەھرىمانى جاڭ چيەننىڭ قەبرىسىگە يېقىن جايدا ئۇنىڭ يەنە بىر ھەيكىلى تىكلەنگەن يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر قەدىمكى مەدەنىيىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك يىغىنلارمۇ خۇاڭ ۋېنبىنىڭ نامىنى تاج قىلماي تۇرۇپ ئېچىلمايدىغان بولغان خۇاڭ ۋېنبى توغرۇلۇق كىتاب ۋە ماقالە يازغانلار ئۇنىڭ تۇنجى بولۇپ ئۇيغۇر دىيارىدا قىدىرىپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان خىتاي ئارخېئولوگى ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدىغان بولغان يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇنى خاتىرىلەيدىغان ۋە تەبرىكلەيدىغان پائالىيەتلەر ھەسسىلەپ كۆپەيگەن. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاينىڭ ئاساسلىق ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى ۋە خىتاي ھۆكۈمەت كونتروللۇقىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلار بەس- بەستە ماقالە ئېلان قىلىپ، خۇاڭ ۋېنبىنى ئەڭ ياخشى ئارخېئولوگ، يىپەك يولى ئارخېئولوگىيەسىنىڭ ئاساسچىسى، جۇڭگو شىنجاڭ ئارخېئولوگىيەسىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك يېتەكچىسى، تۇرفان ئارخېئولوگىيەسىنىڭ ئاتىسى دەپ ئاتاشقا باشلىغان. شۇنداقلا ئۇنى دۇنياغا مەشھۇر شۋېتسىيەلىك ئېكسپېدىتسىيەچى سېۋېن ھېدىن بىلەن تەڭلەشتۈرۈشكە ئۇرۇنغان. ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئارخېئولوگىيە تارىخىدىن ئازراقلا خەۋىرى بار كىشىلەر ئارخېئولوگىيە ئاساسچىسى دېگەن بۇ ئۇلۇغۋار نامنىڭ قىممىتى شۇنچىلىك تۆۋەنلەپ كەتتىمۇ ياكى دۇنيادا ھېچبىر نامى بولمىغان خۇاڭ ۋېنبىنىڭ ئاتالمىش ئارخېئولوگىيىلىك بايقاشلىرى ئەمدى ئوچۇقچىلىققا چىقتىمۇ بۇنى ھېچ بىلەلمەي گاڭگىراپ قېلىشماقتا. خوش، ئۇنداقتا خۇاڭ ۋېنبى كىم؟ ئۇ قانداق قىلىپ سېۋېن ھېدىن بىلەن بىر قاتاردا تۇرىدىغان مەشھۇر ئارخېئولوگ بولۇپ قالغان؟ ئۇ ئۇيغۇر دىيارىغا مۇناسىۋەتلىك ئارخېئولوگىيەلىك قىدىرىپ تەكشۈرۈش ئېكسپېدىتسىيەلىرىدە زادى نېمە ئىشلارنى قىلغان؟ ئۇ ھەقىقەتەنمۇ خىتاي تەشۋىق قىلغاندەك شۇنچىلىك مۇھىم شەخسمۇ؟ ئۇنى سېۋېن ھېدىن بىلەن سېلىشتۇرۇش مۇمكىنمۇ؟ خۇاڭ ۋېنبىنىڭ تەرجىمىھالىغا دائىر مەلۇماتلارغا قارىساق مۇنداق ئۇچۇرلارغا كۆزىمىز چۈشىدۇ. خۇاڭ ۋېنبى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون سەككىزىنچى يىلى بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پەلسەپە كەسپىنى پۈتكۈزۈپ، شۇ ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئۆزىدە ئوقۇتقۇچى بولۇپ قالغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بىرىنچى يىلى بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا يېڭىدىن قۇرۇلغان دۆلەت تىلى كەسپىنىڭ ياردەمچى ئوقۇتقۇچىسى بولغان. تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئالتىنچى يىلغىچە ئۇنىڭ بۇرۇنقى ئىسمى بولغان خۇاڭ پەننى خۇاڭ ۋېنبىغا ئۆزگەرتكىنىدىن باشقا ھېچبىر كۆزگە كۆرۈنگۈدەك ئىشى ئۇچرىمايدۇ. بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئارخېئولوگىيە جەمئىيىتى قۇرۇلغاندا ئۇنىڭ پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ دەرھال بۇ جەمئىيەتكە ئەزا بولغانلىقى مەلۇم. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ تەلىيى ئوڭدىن كېلىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە تۆتىنچى يىلىنىڭ ئاخىرىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بەشىنچى يىلى ئونىنچى ئايغىچە داۋاملاشقان بېيجىڭدىكى گۇگۇڭ سارىيىدا ساقلىنىۋاتقان مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنى رەتلەش خىزمىتىگە ياردەمچى بولۇپ قاتناشقان بۇ ئىش ئۇنىڭ كېيىنچە مەشھۇر ئارخېئولوگ بولۇپ سەھنىگە چىقىشىدا مۇھىم بىر شوتا بولغان بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە يەتتىنچى يىلى سېۋېن ھېدىن گېرمانىيە لوفتھانسا ئاۋىئاتسىيە شىركىتىنىڭ ھاۋالىسى بىلەن شاڭخەيگە ئۇچىدىغان ھاۋا يولىنى لايىھىلەش ئۈچۈن بۇ شىركەتنىڭ ئون ئۇچقۇچىسى ۋە ئۆزىنىڭ تەجرىبىلىك ھەمراھلىرىنى باشلاپ بېيجىڭغا كەلگەن بۇ خىتايدا مىللەتچىلىك كۈننىن كۈنگە كۈچىيىۋاتقان چەت ئەللىكلەرگە بولۇپمۇ تەتقىقات ۋە باشقا ئىشلار بىلەن خىتايدا تۇرۇۋاتقان ئەجنەبىيلەرگە نىسبەتەن قارشىلىق بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان بىر ۋاقىتلار ئىدى خىتايدىكى ئەنە شۇنداق مىللەتچىلىك كەيپىياتىنىڭ بېسىمى بىلەن خىتاي دائىرىلىرى بېرلىندىن شاڭخەيگە ئۇچىدىغان ياۋرو ئاسىيا ھاۋا يولى لىنىيەسى ئېچىش پىلانىنى رەت قىلغان. بۇنىڭ ئورنىغا سېۋېن ھېدىننىڭ خىتاي دائىرىلىرى تەشكىللىگەن بىر ئەترەت بىلەن ھەمكارلىشىپ خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئۇيغۇر دىيارىغا تۇتىشىدىغان بىر تاشيول قۇرۇلۇشىنى سىزىشى ۋە لايىھىلىشى پىلانلانغان. خۇاڭ ۋېنبىي دەل مۇشۇ ئەترەتتە خىتاي تەرەپنىڭ ئارخېئولوگىيە خىزمىتىگە مەسئۇل ۋەكىلى بولۇپ تاللانغان. شۇنىڭ بىلەن خۇاڭ ۋېنبىينىڭ ئاتالمىش ئارخېئولوگىيە ساھەسىدىكى پارلاق ھاياتى باشلانغان. ئۇ سېۋېن ھېدىن ئىلمىي يېتەكچى بولغان شۇ قېتىملىق قىدىرىپ تەكشۈرۈش ئېكسپېدىتسىيەسىدە تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلغىچە ئۆزى ئىلگىرى ئەزەلدىن كۆرۈپ باقمىغان نۇرغۇن نەرسىلەرنى كۆرۈپ بىلىۋالغان. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ يولۋاس يوق جاڭگالدا مايمۇن پادىشاھ دېگەندەك ئۆز ئالدىغا خىتاي ئارخېئولوگىيە ئەترىتى تەشكىللەپ ئۇدا ئۈچ قېتىم يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتە ئەللىك سەككىزىنچى يىللىرى ئۇيغۇر دىيارىدا قىدىرىپ تەكشۈرۈش خىزمەتلىرى ئېلىپ بارغان ھالبۇكى، خۇاڭ ۋېنبىينىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا ئىلگىرى كېيىن قىلغان تۆت قېتىملىق ئارخېئولوگىيەلىك قىدىرىپ تەكشۈرۈش سەپىرىدە ئۇنىڭ زادى قانچە خىل، قانچە پارچە ئاسارئەتىقە ياكى مەدەنىيەت بۇيۇملىرى يىغىۋالغانلىقى ئېنىق ئەمەس. خۇاڭ ۋېنبىينىڭ ئارخېئولوگىيە ھاياتىغا دائىر ماتېرىياللارغا قارىغاندا، ئۇ قاتناشقان ئارخېئولوگىيە ئەترىتىدىكىلەرنىڭ كىچىك گۇرۇپپىلارغا بۆلۈنۈپ، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ پەرقلىق يەرلىرىدە ئۆز ئالدىغا قېزىش ئېلىپ بارغانلىقى ۋە نۇرغۇن ئاسارئەتىقىلەرنى توپلىغانلىقى مەلۇم. خۇاڭ ۋېنبىينىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە يەتتىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلغىچە ئۈچ يىل جەريانىدا يازغان خۇاڭ ۋېنبىينىڭ ئىچكى موڭغۇل ۋە شىنجاڭدىكى تەكشۈرۈش جەريانىدا يازغان كۈندىلىك خاتىرىسى تارىم ئويمانلىقىدىكى ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش خاتىرىسى تۇرپان ئارخېئولوگىيەسىدىن تەكشۈرۈش خاتىرىسى قاتارلىق كىتابلىرى نەشر قىلىنغان شۇ كىتابلاردا ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىدىرىپ تەكشۈرۈش جەريانىدا كۆپلىگەن ئاسارئەتىقە، قوليازما ۋە تاش باسما ئەسەرلىرىگە ئېرىشكەنلىكىنى تىلغا ئالغان. بىز ئۇنىڭ خاتىرىلىرىدىن شۇنى ھېس قىلىمىزكى، مەيلى مىللەتچى خىتاي دەۋرىدە بولسۇن، ياكى كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيەت بېشىغا چىققان دەۋردە بولسۇن، خۇاڭ ۋېنبى ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىپ بارغان ئاتالمىش ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش سەپەرلىرىدە ھېچبىر زامان توسالغۇغا ئۇچرىمىغان. بەلكى ھەر قېتىم ئۇنىڭ تەكشۈرۈشلىرىگە يېشىل چىراغ يېقىلغان. خۇاڭ ۋېنبىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن قولغا چۈشۈرگەن ئاتالمىش ئارخېئولوگىيەلىك بۇيۇملىرىنىڭ تۈرىدىن ئۇنىڭ قىدىرىپ تەكشۈرۈش ئىشلىرىنىڭ ئۇ قەدەر ئىلمىي بولۇپ كەتمىگەنلىكىنى پەرەز قىلىش قىيىن ئەمەس. مەلۇم بولۇشىچە خۇاڭ ۋېنبى پەقەت تۇرپاندىكى يارغول ۋە تۇيۇق خارابىلىقلىرىدىن بىر قەدەر ياخشى ساقلانغان بىر يۈز يىگىرمە دانە قەبرە تېشى كولاپ چىقىرىۋالغان. ئادەتتە قەبرىلەرگە ئورنىتىلىدىغان بۇنداق قەبرە تاشلىرىنى شۇ قەبرىلەرنى بۇزماي تۇرۇپ چىقىرىش مۇمكىن ئەمەس. خۇاڭ ۋېنبى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى ۋە ئەللىك سەككىزىنچى يىللىرى، يەنى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا قىلغان تۆتىنچى قېتىملىق ئارخېئولوگىيە سەپىرىدە توپلىغان ئەللىك بەش ساندۇقتىكى بىر مىڭ يەتتە يۈز خىلدىن ئاشىدىغان يەتتە مىڭ بەش يۈز پارچىدىن ئارتۇق ئاسارئەتىقە بۇيۇملىرىنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيغا بەرگىنىدىن باشقا قالغان ئۈچ قېتىملىق ئېكسپېدىتسىيەدە توپلىغان بۇيۇملىرىنىڭ ھەممىسىنى خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىگە ئېلىپ كەتكەن بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە يەتتىنچى يىلى باشلانغان بىرىنچى قېتىملىق خىتاي چەت ئەل ھەمكارلىقىدىكى قىدىرىپ تەكشۈرۈش سەپىرىدە شۋېتسىيەلىكلەر توپلىغان مەدەنىيەت مىراسلىرى سىۋېن ھېدىن تەرىپىدىن ستوكھولمغا ئېلىپ كېتىلىپ ئىلمىي باھالاشتىن كېيىن خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلگەن بېيجىڭدىكى دۆلەتلىك ئەسكىرىي مۇزېيغا يەرلەشتۈرۈلگەن بۇ مەدەنىيەت بۇيۇملىرىدىن كېيىنچە خۇاڭ ۋېنبىنىڭ خالىغانچە پايدىلانغانلىقى مەلۇم خۇاڭ ۋېنبىنىڭ ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى قېتىملىق ئۇيغۇر دىيارى سەپىرىدە توپلىغان ئاسارئەتىقىلىرىنىڭ تەقدىرى تولىمۇ تراگېدىيەلىك بولغان ئۇنىڭ شۇ قېتىملىق تەكشۈرۈشلىرىدە ئۇيغۇر دىيارىدىن قولغا چۈشۈرگەن ئارخېئولوگىيىلىك بۇيۇملىرى خەنكو شەھىرىدىكى بىر چوڭ بىناغا توپلانغان ئەپسۇسلىنارلىقى شۇكى بۇ بىنا ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا ياپونىيە كۈرەشچى ئايروپىلانلىرىنىڭ بومباردىمانلىرىدا ۋەيران بولغان شۇ بومباردىمانلاردا غايىب بولغان بۇ بىباھا مىراسلار ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنىڭ ناھايىتى ئاز بىر قىسمىنى بىز ئۇنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى كۈندىلىك خاتىرىلىرى ۋە شۇ ۋاقىتنىڭ ئەڭ ناچار سەۋىيەسىدە تارتىلغان فوتو سۈرەتلىرىدىن كۆرۈۋالالايمىز. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! يۇقىرىدا خۇاڭ ۋېنبىنىڭ كىم ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئاتالمىش شىنجاڭ ئارخېئولوگىيىسىنىڭ پېشۋاسى دەپ كۆككە كۆتۈرۈلۈشىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدىكى ئوبزورىمىزنىڭ ئالدىنقى قىسمىنى ئاڭلىدىڭلار.